ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيار مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەردە بولسۇن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىسىنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر. ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ بىر مۇھىم ئالاھىدىلىكى چەت ئەل شىركەتلىرىنىڭ ۋاسىتىلىك ياكى بىۋاسىتە ھالدا بۇنىڭغا ئارىلىشىپ قالغانلىقى بولۇپ كەلمەكتە. يېقىندا ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلەتلىك بايلىق فوندىنىڭ بىر قىسىم مەبلىغى ئۇيغۇر دىيارىدىكى باستۇرۇشلارغا ئاكتىپ ئىشتىراك قىلىۋاتقان خىتاي شىركەتلىرىگە پاي مەبلىغى قىلىپ سېلىنغانلىقى ئاشكارا بولغان. ئاۋسترالىيە رادىيو شىركىتىنىڭ يەتتىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ كەلگۈسىدىكى مەبلەغ تەقسىملەش خىزمىتى ھەققىدىكى تەكشۈرۈش نەتىجىسى ھۆكۈمەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇق بايلىق فوندىنىڭ مالىيەسىدىن ئاز دېگەندىمۇ خىتايدىكى ئەللىك نەچچە شىركەتكە مۇشۇ خىلدا مەبلەغ سالغانلىقى، بۇ شىركەتلەردىن ئون تۆت شىركەتنىڭ بىردەك ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشقا بىۋاسىتە باغلىنىشلىق ئىكەنلىكىنى كۆرسەتكەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ قېتىمقى تەكشۈرۈش خىزمىتىگە مەسئۇل بولغان تور بىخەتەرلىكى مىنىستىرى جېيمىس پاتېرسون بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇ شىركەتلەر ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇملارنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ھەمدەم بولغۇچىلاردۇر. ئۇلارنىڭ نامى ئاۋسترالىيە خەلقىگە ناتونۇش بولسىمۇ، ئەمما خىتاي تەۋەسىدە زور تەسىرگە ئىگە شىركەتلەر ھېسابلىنىدۇ، دېگەن. بۇلارنىڭ ئىچىدىكى شەندۇڭ نەنشەن ئاليۇمىن گۇرۇھى قاتارلىقلار ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سالغانلىقى تۈپەيلىدىن قارا تىزىملىككە ئېلىنىدىغان شىركەتلەر بولۇپ، ئاۋسترالىيە خەلقى تۆلىگەن باج پۇلىنى بۇ خىل شەكىلدە زۇلۇمغا شېرىك بولۇشقا ئىشلىتىش ھەر ساھەنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىغان. شۇنداقلا بۇ خىل مەبلەغ سېلىشقا خاتىمە بېرىش ھەققىدىكى چۇقانلار ئوتتۇرىغا چىققان. مەلۇم بولۇشىچە، ئاۋسترالىيە ئىگىلىك ھوقۇق بايلىق فوندى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بىرما ھەربىي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى ساھەگىمۇ مۇشۇ خىلدا مەبلەغ سالغان ئىكەن.
خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ يەتتىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، شۇ كۈنى ئېچىلغان ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ خىزمىتى يىغىنىدا ما شىڭرۇي ئالاھىدە سۆز قىلغان ھەمدە مائارىپ ساھەسىنىڭ يېڭى خىزمەت نىشانى ھەققىدە ئالاھىدە كۆرسەتمە بەرگەن.

خىزمەت قىلىش رولى بارلىقىنى ئەسكەرتىپ، مائارىپ ساھەسىدە بىر قىسىم ئۇتۇقلار قولغا كەلگەن دېگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، بۇ ساھەنىڭ نۆۋەتتىكى ئىجتىمائىي مۇقىملىق ۋە ئۇزۇن مەزگىللىك ئەمىنلىك بەرپا قىلىش خىزمىتى ئۈچۈن مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتكەن. ما شىڭرۇي يەنە، شىنجاڭ مائارىپ خىزمىتىدە بىر قىسىم يېتىشسىزلىك مەۋجۇت. بولۇپمۇ دۆلەتنىڭ تەلىپىگە تېخى تولۇق يېتىپ بولالمىدى دېگەن ھەمدە بۇنىڭدىكى مىسال قاتارىدا جۇڭخۇا كىملىكى ئورتاق چۈشەنچىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش، مەكتەپ باشقۇرۇشنىڭ سىياسىي جەھەتتە تەلەپكە يەتمەسلىك قاتارلىقلارنى تىلغا ئالغان. ما شىڭرۇينىڭ پىكرىچە، بۇنىڭدىن كېيىنكى مائارىپ خىزمىتىنىڭ تېخىمۇ زور ئۇتۇقلارنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن مەكتەپلەرنى سىياسىي جەھەتتىن مەسئۇل بولۇپ باشقۇرۇشنى ئومۇملاشتۇرۇش، دۆلەت تىلىنى ئومۇملاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش، جۇڭخۇا كىملىكى ئورتاق چۈشەنچىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش مۇھىم ھالقىلاردىن ھېسابلىنىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر تىل ۋە يېزىقى قوش تىللىق مائارىپ نامىدىكى خىتاي تىلىنى ئاساس قىلىش مائارىپىدىن پۈتۈنلەي سىقىپ چىقىرىلغاندىن كېيىن بۇ ھال خەلقئارادا ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇشنىڭ يېڭى قەدىمى دەپ تەنقىدلەنگەن ئىدى.
ئۇكرائىنا ئۇرۇشى باشلانغاندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىزچىل تۈردە رۇسىيەنى قوللاپ كېلىۋاتقانلىقى ھەققىدە تۈرلۈك پىكىرلەر ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ ئەمما بۇ ھەقتە ئېنىق بىر ئىسپات كۆرسىتىلمىگەن ئىدى يېقىندا بەش بۇرجەكلىك بىنانىڭ ئېھتىياتسىزلىق تۈپەيلىدىن ئاشكارا بولۇپ كەتكەن بىر يۈرۈش مەخپىي ھۆججەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رۇسىيەنى مۇھىم ھەربىي ياردەملەر بىلەن بىۋاسىتە تەمىن ئەتكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. بۇ ھۆججەتلەردە ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى فېۋرالدىلا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ يوشۇرۇن رەۋىشتە رۇسىيەگە ھەربىي جەھەتتىن ياردەم بېرىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى ئىشەنچلىك ئۇچۇرلارنى قولغا چۈشۈرگەن. بۇ ئۇچۇرلاردا ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى رۇسىيەدىن ئۆزلىرى قىلىۋاتقان بۇ ھەربىي ياردەملەرنى قەتئىي مەخپىي تۇتۇشنى تەلەپ قىلغان. بۇ ھۆججەتلەرنىڭ بىرىدە رۇسىيە ئارمىيەسى ئۇرۇشنىڭ دەسلىپىدە ئۆزلىرىنىڭ ئالاھىدە قىسىملىرىنىڭ ئېغىر تالاپەتكە ئۇچرىغانلىقىنى ئېيتقان. بۇنىڭغا مىسال قاتارىدا ئۈچ يۈز قىرىق ئالتىنچى ئالاھىدە قىسىم برىگادىسىدىكى توققۇز يۈز نەپەر جەڭچىنىڭ ئۆز ۋەزىپىسى ئاياغلاشقاندا بىر يۈز يىگىرمە بەشكە چۈشۈپ قالغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. ئەمما دەل شۇ فېۋرال ئېيىدا خىتاينىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ، دۆلىتىمىز ئۇرۇش ئوتى ئىچىدىكى ھېچقايسى تەرەپنى ھەربىي قورال-ياراغ بىلەن تەمىن ئەتمەيدۇ، بۇ بىزنىڭ مەڭگۈ ئۆزگەرمەس پىرىنسىپىمىز، دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى مارتتا شى جىنپىڭ موسكۋانى زىيارەت قىلغان بولۇپ، بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ يۈكسەلدۈرۈش ئىكەنلىكىنى ئاشكارا تەكىتلىگەن. بۇ قېتىمقى مەخپىي ھۆججەتلەر بولسا شى جىنپىڭ تىلغا ئالغان يۈكسەلدۈرۈشنىڭ نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى تېخىمۇ ئېنىق كۆرسىتىپ بەرگەن.
مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق شىركەتلەر يېقىندىن بۇيان كۆپلەپ مەلۇم بولۇۋاتقان بولۇپ، كانادادىكى زارا شىركىتىنىڭمۇ شۇ قاتاردا ئىكەنلىكى يېقىندا ئاشكارا بولغان. كانادا ئاخباراتى گېزىتىنىڭ ئالتىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، كانادادىكى شىركەتلەرنىڭ ئەخلاقىي دەرىجىسىنى باھالاشتىكى باشلامچى شىركەت بولغان كور گۇرۇھى يېقىندا ئېلان قىلغان تەكشۈرۈش دوكلاتىدا بۇ مەسىلىلەر تەپسىلىي بايان قىلىنغان. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە زارا شىركىتىنى مال بىلەن تەمىنلەشتىكى ئۈچ شىركەت ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ھالقىلىرى بىلەن بىۋاسىتە چېتىشلىق بولۇپ چىققان مەزكۇر تەكشۈرۈش گۇرۇھى ئالدىنقى يىلىمۇ دۇنياۋى ماركىلاردىن بولغان نايكى رالف لورېن ھيوگو باس ۋە ۋولمارت قاتارلىقلارنىڭ كانادا شۆبىلىرىنى دەل مۇشۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق دەپ ئەيىبلىگەنىدى بۇ يىللىق تەكشۈرۈش دوكلاتى ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن، زارانىڭ كانادا شۆبىسى بۇنى ئىنكار قىلغان ھەمدە شىركىتىمىز ھەر قانداق شەكىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرىدۇ دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئالدىنقى يىللاردىن باشلاپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلارنىڭ تاقالغانلىقىنى داۋراڭ قىلىپ كەلگەن بولسىمۇ، ئادرىيان زېنز قاتارلىق بىر قاتار مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئىزچىل داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى، لاگېرلاردىن قويۇپ بېرىلگەن دەپ قارىلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ دەل مۇشۇ خىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئوبيېكتى بولۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ كەلگەن ئىدى. دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە. يۇقىرىدا ھۇزۇرۇڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق.

ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى ئانتونى ئالبېنىزى ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرى خىتاينى زىيارەت قىلغان. بۇ زىيارەت بۇنىڭدىن ئىلگىرىكى ئاۋسترالىيە رەھبەرلىرى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا داۋاملاشقان يەتتە يىللىق زىددىيەتكە خاتىمە بېرىش، خىتاي بىلەن مۇناسىۋەتنى قايتا ياخشىلاشنى مەقسەت قىلغان. ئۇنىڭدىن باشقا ئاۋسترالىيە مەبلەغ سېلىش فوندى ئۇيغۇرلارنى باشقۇرۇشقا چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىگە مەبلەغ سالغان بولۇپ ئانتونى ئالبېنىزى ھۆكۈمىتى باشقۇرىدىغان مەبلەغ سېلىش فوندىمۇ بۇنىڭ ئىچىدە ئىكەن خىتاي بىلەن يېقىنلىشىۋاتقان بۇ ھۆكۈمەتنىڭ كەلگۈسىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە پاسسىپ ئورۇنغا چۈشۈپ قېلىشى تەخمىن قىلىنماقتا تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى ئانتونى ئالبېنىزى ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرى خىتاينى زىيارەت قىلغان بۇ زىيارەت بۇنىڭدىن ئىلگىرىكى ئاۋسترالىيە رەھبەرلىرى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا داۋاملاشقان يەتتە يىللىق سۈركىلىشتىن كېيىن ئېلىپ بېرىلغان زىيارەت شۇنداقلا ئاۋسترالىيە ئەمگەكچىلەر پارتىيىسى رەھبىرىنىڭ ئەللىك يىلدىن كېيىنكى خىتاي زىيارىتى ھېسابلىنىدىكەن ئەللىك يىل بۇرۇن ئاۋسترالىيىنىڭ ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى رەھبىرى گاف ۋېتلام كوممۇنىست خىتاينى زىيارەت قىلغان ئىكەن ئاۋسترالىيە مېلبۇرن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئاسىيا تورى بۇ ھەقتە ماقالە ئېلان قىلىپ ئانتوننى ئالبېنزىنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارىتى ئاۋسترالىيە ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى رەھبىرىنىڭ خىتايغا تۇنجى قەدەم باسقانلىقىنىڭ ئەللىك يىللىقىنى خاتىرىلەش ۋە خىتايغا بولغان مايىللىقنى تەكرار ئىپادىلەش زىيارىتى دەپ باھا بەرگەن ھەمدە گاف ۋېتلامنىڭ خىتايدا قالدۇرغان قىممەتلىك ئەسلىمىسى ھەرگىز قايتا تىرىلىدىغان ئەرۋاھ بولماسلىقى بەلكى ئادەملەر يىراق قاچىدىغان ئەرۋاھ بولۇشى كېرەك دېگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىچكى ئىشلار كومىتېتى مۇدىرى بەختىيار بۆرە ئەپەندى ئاۋسترالىيىنىڭ ھاكىمىيەت قاتلىمىدىكى لىبېرال پارتىيە بىلەن ئەمگەكچىلەر پارتىيەسىنىڭ خىتاي مەسىلىسىدىكى پەرقلىق مەيدانىنى ئىزاھلاپ ئۆتتى شۇنداقلا لىبېرال پارتىيەنىڭ خىتاي بىلەن ئۆتكەن يىللاردىكى زىددىيىتىنىڭ سەۋەبلىرىنى بايان قىلدى سكوت ماررىسون ئەپەندىنىڭكى باش مىنىستىرلىق ۋاقتىدا يەنى لىبېرال پارتىيىگە يېتەكچىلىك قىلىپ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىدە ناھايىتى يارقىن يىرىكلىشلەر كۆرۈلدى. ئۇنىڭ بىرىنچى سەۋەبى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى چەت ئەللەرگە بولغان ھەر خىل بېسىمى، مونوپول قىلىش، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ئاۋسترالىيەدە مەيلى ئاخباراتلاردا بولسۇن، مەيلى يۇنىۋېرسىتېتلاردا بولسۇن، مەيلى سىياسىي سىياسىيونلاردا بولسۇن ئۇيغۇر مەسىلىسىنى دېمەسلىك، دېگۈزمەسلىك قاتارلىق شارائىتلار ھاسىل بولدى. بۇنىڭ بىلەن ئاۋسترالىيەنىڭكى ھەقىقىي مۇستەقىللىقىنى ۋە ئۆزلۈكىنى قوغدايدىغان ئامېرىكا ۋە غەرب ئەللىرىگە يېقىن سىياسەت ئېلىپ بارىدىغان بۇ سكوت ماررىسوننىڭكى يېتەكچىلىكىدىكى لىبېرال پارتىيىسى خىتاينىڭكى ئاستىرتىن قىلىۋاتقان تاجاۋۇزىغا قارشى ئۆزىنىڭ نارازىلىقىنى بىلدۈرگەن. بۇ كوۋىد بۇ مەسىلىسى بولغان ۋاقتىدا دۇنيادا بىرىنچى بولۇپ مۇشۇ ئاۋسترالىيىنىڭكى باش مىنىستىرى سكوت ماررىسون بۇنى خەلقئارالىق تەكشۈرۈش بولۇپمۇ مۇستەقىل ھالدا بۇ كوۋىدنىڭ كېلىپ چىقىشىنى تەكشۈرۈش كېرەك ئەلۋەتتە بۇنى خىتاينى ئاساس نۇقتا قىلىپ دېگەن باياناتنى بەرگەن بۇنىڭ بىلەن ئەلۋەتتە خىتاينىڭكى يەنىكى شى جىنپىڭدىن ئىبارەت بۇ خىتاينىڭكى دىكتاتور رەھبىرىنىڭكى ئوغىسىنى قايناتقان ئۇنىڭدىن كېيىن ئاۋسترالىيەدىكى مەسىلەن پورتلار زاۋۇتلار يېزىئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىش يەرلىرى ئۆي مۈلۈك قاتارلىقلارغا بولغان خىتاينىڭكى كۆپلەپ مەبلەغ سېلىشى سېتىۋېلىشنىڭ ئالدىنى توسىدىغان ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيان ئاۋسترالىيە خىتايغا بولغان ئۈمىدۋارلىقىنى يوقاتقان بولۇپ خىتاي بىلەن بولغان سۈركىلىشى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلغىچە داۋاملاشقان ھالبۇكى ئاۋسترالىيە ئەمگەكچىلەر پارتىيىسى خىتاي بىلەن بولغان زىددىيەتتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىش يولىنى تاللاپ كەلگەن ئاۋسترالىيە سىياسەتچىلىرى قىرىق يىلدىن بۇيان گاف ۋېتلامنىڭ خىتاي بىلەن ئىناق ئۆتۈش پرىنسىپىنى قوغداپ كەلگەن

ئاۋسترالىيەنىڭ تېخنولوگىيە يۇنىۋېرسىتېتىدا ئاۋسترالىيە ۋە خىتاي مەسىلىسىنى ياخشىلاش قاتارلىق بىر ئۆزى سۆھبىتىنى قىلدى. ئۇ سۆھبەتتە بىز بۇزغۇنچىلىق ھەم بولدۇق ئەلۋەتتە. ئۇنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭ باش ئەلچىسى كانبېرادىكى باش ئەلچىخانىسىدا ئاۋسترالىيەدىكى خىتايغا مايىل مۇخبىرلار، يازغۇچىلار ۋە بەزى بىر سىياسىيلارنى ياكى پارلامېنت ئەزالىرىنى چاقىرىپ شىنجاڭ گۈزەل جاي، ئۇيغۇرلار ناھايىتى ياخشى ياشاۋاتىدۇ دېگەن قاتارلىق تەشۋىقاتلارنى ئېلىپ باردى ۋە ئاۋسترالىيە خىتاي ئوتتۇرىدىكى ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋە دىپلوماتىك مۇناسىۋەتنى ياخشىلايدىغانلىقىنى ھەم تىرىشىدىغانلىقىنى كۆرسەتتى ۋە ئاۋسترالىيە تەرەپتىن خىتاي بىلەن مۇناسىۋەت قىلىمىز، لېكىن شەرت بولماسلىق دېگەن بىر چىقىشنى قىلغان ئىدى. ھازىر ئەمدى قارىغاندا ئالبنېزى ئۇ قويىدىغان شەرتلەرنىمۇ ئاساسىي جەھەتتىن يوق قىلىپ، خىتاي بىلەن بىر يېقىن مۇناسىۋەت قىلىپ، ئاۋسترالىيەنىڭكى مۇشۇ ئۈچ يىللىق كوۋىد مەسىلىسىدە كېلىپ چىققان بەزى بىر ئىقتىسادىي كىرىزىسلارنى ئەسلىگە قايتۇرۇش ۋە ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىيە ئەمەس ئىقتىسادىي مەسىلىنى بەكرەك ئىلگىرى سۈرىدىغاندەك قىلىدۇ.
يەتتە يىللىق سۈركىلىشتىن كېيىن ئاۋسترالىيە بىلەن خىتاي مۇناسىۋەتلىرى تارىخىي تاللاش نۇقتىسىغا كېلىپ قالغان پەيتتە ئانتوننى ئالبېنزىنىڭ خىتايغا قايتىدىن مايىللىقنى ئىپادىلىشى ئاۋسترالىيەدە جىددىي ئىنكاس قوزغىغان. ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن ئەمگەكچىلەر پارتىيەسىنىڭ ئۆتمۈش بىلەن ئالاقىسى ئۈزۈلدى ۋىتلام ھەقىقىي مەنىدىكى تارىخقا ئايلاندى ئۇ ھازىر رېئاللىق ئەمەس بەلكى تارىخىي ئارخىپ ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىدىن ئارسلان ھىدايەت ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن يېقىنلىشىشى پەقەت ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىگىلا خاس ھەرىكەت بولماستىن ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىمۇ خىتاي بىلەن مۇناسىۋەتنى تەڭشەش يۈزلىنىشى كۆرۈلۈۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى بۇ پەقەت ئاۋسترالىيە ئەمەس ئومۇمىي جەھەتتىن بۇ غەرب مېنىڭ كۆز قارىشىمدا قايتىدىن يەنە بىرىنچى ئورۇندا ئىنسان ھەقلىرى ئەمەس شۇ بىرىنچى ئورۇندا يەنە ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي مەنپەئەتىنى قايتا كۈچەيتىش ئۈچۈن بىر مېڭىۋاتقان يول دەپ قارايمەن ئاۋسترالىيالا ئەمەس ئەزەلدىن زاتەن ئاۋسترالىيا خىتايغا ھازىرمۇ بەك باغلىق گەرچە سىياسىي جەھەتتىن ئامېرىكىنى نېمە دوراپ ۋە ياكى ئامېرىكىنىڭ ئارقىسىنى ئەگىشىپ بەزى ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسى ئۆزى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كەلگەن چاغدا ئەگەشكەندەك بىلەن يەنىلا نۇرغۇن جەھەتلەردىن مەيلى ئۆزىنىڭ خىتاي نوپۇسى نىسبىتى ئاۋسترالىيەدىكى يۇقىرى بولۇشى ۋە شۇ يەردىكى خىتاي ئاۋسترالىيەلىك خەلقنى رازى قىلىش ئۈچۈن ئۇلارمۇ چوڭ رول ئوينايدۇ ئانىڭدىن كېيىن بۇلاردىن ھەر سايلاملار بىر يېقىنلاشمىدى، لېكىن سايلام مەزگىلىدە بوپمۇ يېقىنلاشقان چاغدا ئۇلارنىڭمۇ مەلۇم بىر دەرىجىدە ئاۋسترالىيە لوببىچى خىتاينىڭ لوببىچىلىقى ناھايىتى كۈچلۈك. مۇشۇ جەھەتتىن ھەمدە ئۇيغۇرلاردىن بىر مەنپەئەت كەلمىگەندىن كېيىن بوۋاتقان ئىش دەپ قارايمەن. ئانتونى ئالبنزى خىتاينى زىيارەت قىلغان بىر مەزگىلدە ئاۋسترالىيە رادىئو شىركىتى تورى يەتتىنچى نويابىر كۈنى ماقالە ئېلان قىلىپ، ئاۋسترالىيە بايلىق فوندى مەبلەغ سالغان ئەللىك خىتاي شىركىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشقا ياردەم بەرگەن شىركەتلەر ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئاۋسترالىيە بايلىق فوندى ئاۋسترالىيە پۇقرالىرىنىڭ پۇلى بىلەن مەبلەغ جۇغلاپ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىۋاتقان ھەمدە ئاۋسترالىيىگە تەھدىت سېلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى شىركەتلەرگە مەبلەغ سالغان يۇقىرىقى ئەللىك شىركەت ئىچىدە يىگىرمە ئىككى شىركەت خىتاي كومپارتىيىسى بىلەن بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق چېتىشلىق ئىكەن ئاۋسترالىيە تور بىخەتەرلىكى مىنىستىرى جېمېس پاتېرسون يەنە ئون تۆت شىركەتنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشقا ھەمدەم بولغان شىركەتلەر ئىكەنلىكىنى بايقىغان ئۇ شىركەتلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئاۋسترالىيە پۇقرالىرىمۇ ئاڭلاپ باقمىغان شىركەتلەر بولۇپ بەزىلىرىنى خىتاي ئارمىيىسى بەزىلىرىنى ھۆكۈمەت كونترول قىلىدىكەن بۇنىڭ ئىچىدە ئامېرىكا قاتارلىق دۆلەتلەر ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشقا چېتىشلىق دەپ چەكلىگەن شىركەتلەرمۇ بار ئىكەن ئاۋسترالىيە تور بىخەتەرلىكى مىنىستىرى جېمس پاتېرسون بۇ تەكشۈرۈشنىڭ نەتىجىسى بىزنىڭ تېخىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا تەدبىر قوللىنىشىمىزنى تەقەززا قىلىدۇ ئەگەر ئاۋسترالىيىدىكى ھەرقانداق مەبلەغ فوندىنى بۇ ئىشتىن چەكلەيدىغان بولساق بۇنىڭغا ئالدى بىلەن ھۆكۈمەت كونتروللۇقىدىكى كېلەچەك فوندىنى كۆرسىتىشىمىز كېرەك دېگەن ئالبانىز ھۆكۈمىتى بايدېن ھۆكۈمىتى بۇ چەكلىمىنى قوللىنىپ باقسۇن ئاندىن بىز بۇ چەكلىمىنى ئويلىشىمىز دەپ ئىپادە بىلدۈرگەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقات يېتەكچىسى دوكتور ھېنرىك شاجېۋىسكىي بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى. ئاۋسترالىيە ئىقتىسادىي مەنپەئەت ئېلىپ كېلىدىغان بۇ خىل مۇناسىۋەتتە چىڭ تۇرامدۇ ياكى ئۆزىنىڭ خەلقىنى قوغداش ۋە پىكىر ئەركىنلىكىنى قوغداش دېگەندەك كىشىلىك ھوقۇق قىممەت قارىشى چىڭ تۇرامدۇ؟ مەنچە ئاۋسترالىيە قىممەت قارىشىنى قوغداشتا چېكىدىن ھالقىپ كەتتى. ئاۋسترالىيە خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە خىتاي ئارمىيىسى بىلەن بىۋاسىتە ئالاقىسى بولغان شىركەتلەر بىلەن سودا قىلماسلىقى كېرەك. چۈنكى ئۇلار ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزمەكتە. بەختىيار ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى ئاۋسترالىيىنى باشقۇرغان مۇددەت ئىچىدە ئاۋسترالىيەنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىش ۋە سودا مەنپەئەتلىرىدە ئۆزگىرىش بولمايدىكەن. ئەلۋەتتە مەن بىر ئاۋسترالىيەنىڭ ئوتتۇز ئالتە يىللىق ئوتتۇز بەش يىللىق بىر گراژدانى ۋە باج تۆلىگۈچىسى يەنى پېنسىيەگە چىقىدىغان ۋاقتىدىكى بېرىلىدىغان شۇ پۇللارنىڭكى مېنىڭمۇ بىر ھەسسەم بار بۇ ھەسسەم بولغان بۇ پۇلنىڭكى خىتاينىڭكى شىركەتلىرىگە يەنى دۇنياغا ئىگە بولماقچى بولغان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۈستىدىن قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان دۆلەتكە خەلقنىڭ پۇلىنى مەبلەغ سېلىشى ئەلۋەتتە بىزدەك بىر ئاۋسترالىيە گراژدانىنىڭ قەلبىنى ئاغرىتىدۇ، رەنجىتىدۇ. بۇ ئەمدى بىر لىبېرال پارتىيە ۋاقتىدا قىلىنغانمۇ، لېكىن ئۇنىڭ ۋاقتىنى ئېنىق دېيىلمىگەن ياكى مۇشۇ ئالبىنىزى چىققاندىن كېيىن قىلىنغانمۇ، ئۇنى ئەلۋەتتە بىز بىلىشىمىز كېرەك. لېكىن ئالبىنىنىڭكى خىتايغا بېرىپ، خىتاي بىلەن ئالدى بىلەن شاڭخايغا بېرىپ ناھايىتى كۆپ ئېكسپو يەنى سودا يەرمەنكىسى بىلەن بولدى ھەم ئۇلار شۇنىڭغا تىجارەتكە مۇناسىۋەتلىك، سودىغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن ئادەملەر بىلەن كۆرۈشتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە بىزنىڭ ئەڭ چوڭ شتاتىمىز بولغان كۇيىنزلەند يەنى پادىشاھلىق شتاتنىڭكى شتات رەھبىرى ئۆزىنىڭكى تىجارەتچىلىرىنى، ئىشبىلەرمەنلىرىنى شاڭخەيگە ئاپاردى. بۇنىڭغا قارىغاندا ئالبانىزى ھۆكۈمىتى ئەمگەكچىلەر پارتىيىسىنىڭكى يېقىنقى يىللاردا بۇنى ئۆزگەرتىش ئېھتىمالى يوق دەپ ئويلايمەن.
يېقىندا خىتاي باشقۇرۇشىدىكى شىنجاڭ گېزىتىدە پاختا تېرىش ماشىنىسىنىڭ گۈلدۈرلىگەن ئاۋازى ئەڭ كۈچلۈك تەستەك ناملىق بىر ئوبزور ئېلان قىلىنغان بولۇپ، مەزكۇر ئوبزوردا ئۇيغۇرلارنىڭ شىنجاڭ پاختىسى ساھەسىدە قۇل ئىشچى قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئىنكار قىلىنغان. شۇنداقلا ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى خىتايغا قارشى غەرب كۈچلىرىنىڭ شىنجاڭنى تۇتقا قىلىپ، خىتاينى جازالاش، بولۇپمۇ شىنجاڭ پاختىسى ئارقىلىق پىتنە تېرىۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان. ئۇنداقتا شىنجاڭ پاختىسىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قۇل ئىشچى قىلىۋاتقانلىقى راستتىنلا يۇقىرىقى ئوبزوردا دېيىلگەندەك پىتنە پاساتمۇ؟ دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدا بولسۇن. ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.
شىنجاڭ پاختىسى ئۇيغۇرلارنىڭ بوينىغا سېلىنغان قۇللۇق زەنجىرىنىڭ ئەڭ ئېغىر ھالقىسىدۇر. يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى خەلقئارادا ئەڭ زور دىققەت قوزغىغان مەسىلىلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندى. چۈنكى خىتاينىڭ يەر شارى ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىنى مونوپول قىلىشى خىتاي مەھسۇلاتلىرىنىڭ پۈتكۈل دۇنيا مىقياسىنى قاپلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانىدى.

بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى غەرب دۇنياسىدا كۈن تەرتىپكە كېلىشى بىلەن خىتاينىڭ ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ قۇل ئىشچى قىلىنىۋاتقانلىقىغا دائىر پاكىتلارمۇ ئاشكارا بولۇشقا باشلىدى لېكىن خىتاي خۇددى ھەر ۋاقىتتىكىدەكلا ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىغا دائىر ئىسپاتلارنى ئىنكار قىلىپ كۆز بويامچىلىقىنى توختاتمىدى يىگىرمە سەككىزىنچى ئۆكتەبىر خىتاي باشقۇرۇشىدىكى شىنجاڭ گېزىتىدە پاختا تېرىش ماشىنىسىنىڭ گۈلدۈرلىگەن ئاۋازى ئەڭ كۈچلۈك تەستەك ناملىق بىر ئوبزور ئېلان قىلىنغان بولۇپ مەزكۇر ئوبزوردىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ شىنجاڭ پاختىسى ساھەسىدە قۇل ئىشچى قىلىنىۋاتقانلىقى ئىنكار قىلىنغان يەنى ئوبزوردا گەرچە شىنجاڭنىڭ جەنۇبىي ۋە شىمالىي قىسمىدىكى پاختا تېرىقچىلىق رايونلىرى تېرىش ئورۇش ۋە پىششىقلاپ ئىشلەشكىچە بولغان بارلىق جەريانلارنى پۈتۈنلەي ئاپتوماتلاشتۇرۇپ بولغان بولسىمۇ ئەمما ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى خىتايغا قارشى غەرب كۈچلىرىنىڭ شىنجاڭنى تۇتقا قىلىپ خىتاينى جازالاش شىنجاڭنى تۇتقا قىلىپ خىتاينى قالايمىقانلاشتۇرۇشتەك رەزىل مەقسەت بىلەن خىتاينى قارىلاۋاتقانلىقى بولۇپمۇ شىنجاڭ پاختىسى ئارقىلىق پىتنە تېرىۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان ئۇنداقتا شىنجاڭ پاختىسىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قۇل ئىشچى قىلىۋاتقانلىقى راستتىنلا يۇقارقى ئوبزوردا دېيىلگەندەك پىتنە پاساتمۇ بىز بۇ مەسىلىگە جاۋاب بېرىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىدىكى پاختا تېرىقچىلىقىنىڭ كۆلىمى ۋە خىتايدا تۇتقان ئورنىغا قاراپ باقايلى شىنخۇا تورى بۇ يىل ئاپرېلدا ئۇيغۇر ئېلىدىكى پاختا ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمىنىڭ خىتايدىكى ئومۇمىي پاختا ئىشلەپچىقىرىشنىڭ توقسەن پۈتۈن ئوندا ئىككى پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغانلىقىنى پاختا تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ ئوتتۇز يەتتە مىليون تۆت يۈز ئەللىك تۆت مىڭ مو بولۇپ پۈتكۈل خىتايدىكى پاختا تېرىقچىلىقى كۆلىمىنىڭ سەكسەن ئۈچتە ئىككى پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغانلىقىنى ئېلان قىلغانىدى دېمەك، ئۇيغۇر ئېلى خىتاينىڭ پاختا تېرىش ۋە ئىشلەپچىقىرىشتىكى ئەڭ چوڭ بازىسى ھېسابلىنىدۇ. ئۇ ھالدا خىتاي نوپۇسى ئەڭ كۆپ نىسبەتنى ئىگىلەيدىغان شىمالىي ئۇيغۇر ئېلى بىلەن ئۇيغۇر نوپۇسى مۇتلەق ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەيدىغان جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىنىڭ پاختا تېرىش، ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمىدە پەرق بارمۇ؟ خىتاينىڭ چىخې ئەقىل ئامبىرى مۇلازىمەت سۇپىسىدا ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇر ئېلىنىڭ پاختا تېرىقچىلىقى ھەققىدىكى بىر تەكشۈرۈش دوكلاتىدا جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىنىڭ پاختا ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمى پۈتكۈل ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئەللىك پىرسەنتىدىن كۆپ نىسبەتنى ئىگىلەيدىغانلىقى بايان قىلىنغان دېمەك ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەڭ چوڭ پاختا ئىشلەپچىقىرىش بازىسى بىڭتۈەن نوپۇسىنى ئاساس قىلغان شىمالىي ئۇيغۇر رايونى بولماستىن بەلكى ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئاساس قىلغان جەنۇبىي ئۇيغۇر رايونى ئىكەنلىكى ئېنىق. تېخىمۇ ھەيران قالارلىقى خىتاينىڭ قەرەللىك مال كەسپى ساھەسىدىكى غوللۇق تەتقىقات مەركىزى بولغان نەنخۇا قەرەللىك مال تەتقىقات مەركىزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىنىڭ پاختا تېرىلغۇسى ۋە سېتىۋېلىش كۆلىمى ھەققىدە ئېلان قىلغان تەكشۈرۈش دوكلاتىدا جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قولدا تېرىۋېلىنغان پاختىلارنى ئىشلەپچىقىرىدىغان مەركىزىي رايون ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىنغان مەزكۇر دوكلاتتا يەنە قولدا تېرىۋېلىنغان پاختا بىلەن ماشىنىدا تېرىۋېلىنغان پاختىنىڭ سۈپىتى ۋە باھاسىدا پەرق بولۇپ قولدا تېرىۋېلىنغان پاختىلارنىڭ سۈپەتلىك ۋە باھاسىنىڭ يۇقىرى بولىدىغانلىقىمۇ بايان قىلىنغان يۇقارقى مەلۇماتلاردىن شۇنى ئېنىق كۆرۈۋالغىلى بولىدۇكى، ئۇيغۇر ئېلى خىتايدىكى ئەڭ چوڭ پاختا ئىشلەپچىقىرىش بازىسى بولۇپلا قالماستىن، بەلكى ئۇيغۇرلار نوپۇسى زىچ ئولتۇراقلاشقان جەنۇبىي ئۇيغۇر رايونى پاختا ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمى ئەڭ چوڭ رايون. شۇنداق بولۇپلا قالماستىن، جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدىكى پاختىلار ماشىنا بىلەن ئەمەس، بەلكى ئادەم كۈچى، يەنى قول بىلەن تېرىۋېلىنىدىكەن. ئۇ ھالدا پاختا تېرىش ئۈچۈن جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئاتالمىش نامرات ئۇيغۇرلارنى ياكى ئاتالمىش يېزىلاردىكى ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىدىن پايدىلانماسلىق خىتاينىڭ تەبىئىتىگە ماس كېلەمدۇ كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنس بۇ يىل مايدا شىنجاڭ پاختىسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلايدىغان بىر مۇھىم دوكلاتنى ئېلان قىلغانىدى بۇ دوكلاتتا گەرچە خىتاي پاختا ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىنى ماشىنىلاشتۇرغانلىقىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلسىمۇ لېكىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىر ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىرى ئەمگەك كۈچلىرىنى مەجبۇرىي يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋاسىتىسى بىلەن ئۇيغۇرلارنى پاختا تېرىشقا سېلىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان ھەتتا بۇ خىل يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش داۋاملىق ھالدا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىلىغىچە بولغان ئاتالمىش بەش يىللىق پىلانىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلانغان دوكلاتتا يەنە جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدا تېرىپ ئۆستۈرۈلۈۋاتقان ئۇزۇن تالالىق پاختىنى تېخىچە ماشىنا بىلەن ئورۇش ئىمكانى يوقلۇقى ئوتتۇرىغا قويۇلۇش بىلەن تەڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىدىن كېيىن جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدا يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدا پاختا تېرىشقا سېلىش كۈچلۈك مەجبۇرلاش خاراكتېرىنى ئالغانلىقى يېزىلغان بۇ ئەھۋال ھەتتا ئاتمىش ياشتىن يۇقىرى كىشىلەرنىمۇ پاختا تېرىشقا ئەۋەتىش دەرىجىسىگە بېرىپ يەتكەن بۇنىڭدىن باشقا دوكلاتتا يەنە يەرلىك ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ سىرتقا چىقىپ ئىشلەشكە چامى يەتمەيدىغان ھۇرۇن كىشىلەر تىزىملىكى تۈزگەنلىكى تىزىملىككە كىرگۈزۈلگەن كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ھەتتا يەتمىش يەتتە ياشقا كىرگەنلەرنىڭمۇ بارلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئەمەلىيەتتە پاختا تېرىش ئۇيغۇرلارغا ئانچە ناتونۇش ئەمگەك ئەمەس. جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدىكى نۇرغۇن ياشلار مەكتەپ ھاياتىدا پاختا تېرىشنى بېشىدىن كەچۈرۈپ باققان. شۇنداق بولۇپلا قالماستىن، بەلكى يەنە بۇنداق پاختا تېرىش خىزمەتلىرى ئاساسەن پىدائىيلار نامىدا باشلىنىپ، تەجرىبە ئۆگىنىش بىلەن تاماملانغان. گەرچە خىتاي ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ يېزىلاردىكى مەجبۇرىي ئەمگەك تۈزۈمىنى ئەمەلدىن قالدۇرغانلىقىنى ئېلان قىلىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ ئەمما جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلىدا ئۇيغۇرلار بۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەكتىن ئەسلا قۇتۇلغىنى يوق شۇنىسى ئېنىقكى خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ پاختا ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلانغان ئۇيغۇر ئېلىدا نامراتلىق قالپىقى ئاستىدىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرى بولسۇن ياكى ئۈچ خىل كۈچ قالپىقى ئاستىدىكى لاگېرلارغا قامالغان ئۇيغۇرلار بولسۇن ھەممىسىنىڭ بوينىغا خىتاينىڭ قۇللۇق زەنجىرى مەھكەم سېلىنغان قۇللۇققا مەھكۇم قىلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ كۈچىدىن پايدىلانماسلىق خىتاينىڭ تەبىئىتىگە ئەلۋەتتە ماس كەلمەيدۇ كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا شىنجاڭ پاختىسى خىتايدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك ئەڭ چوڭ كەسىپلەر توپى بولۇپلا قالماستىن بەلكى يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ بوينىغا سېلىنغان قۇللۇق زەنجىرىنىڭ ئەڭ ئېغىر بىر بۆلىكىدۇر
ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى كانادا ھۆكۈمىتى ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇنىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئايدىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە كانادا پارلامېنتىغا بىلدۈرگەنىدى بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان دۆلەتلەردىكى قىيىنچىلىق ۋە خەتەردىن قۇتۇلۇپ بىخەتەر تىنچ ئەركىن دېموكراتىك دۆلەت كاناداغا كېلىپ يېڭى ھايات قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان ئون مىڭلىغان ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى بۇ يېڭى تەرەققىيات ھەققىدە توغرا ۋە تەپسىلىي ئۇچۇرلارغا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقى بىلىنمەكتە تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي زۇلۇمغا ئۇچرىغان ۋە خەتەر ئىچىدە چەت ئەلدە ياشاۋاتقان ئون مىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرنى كاناداغا ئېلىپ كېلىشكە تۈرتكە بولىدىغان قانۇن لايىھىسى بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا كانادا پارلامېنتىدا ئاۋازغا قويۇلۇپ تولۇق ئاۋاز بىلەن قوبۇل قىلىنغانىدى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى كانادا ھۆكۈمىتى بۇ قانۇننىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئايدىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە كانادا پارلامېنتىغا بىلدۈرگەنىدى بۇ قانۇن لايىھىسىنى ھازىرلىغان ۋە پارلامېنتقا سۇنغان كانادا ھاكىمىيەت بېشىدىكى لىبېراللار پارتىيىسىدىن ۋە كانادا پارلامېنت ئەزاسى سەمىر زۇبەرى ئەپەندى بۇنىڭ ئىنسانىيەت ئۈچۈن بېسىلغان چوڭ قەدەم ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بېسىلغان غايەت زور قەدەم ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى سەمىر زۇبەرى ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ ئون مىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي ئاز سانلىق مىللەتلىرى مۇساپىرلىرىنىڭ كاناداغا كۆچۈرۈلۈشىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇننىڭ رەسمىي ئىجرا قىلىدىغانلىقى ۋە مۇساپىرلارنىڭ كاناداغا كۆچۈرۈلۈشىگە كېتىدىغان ئىقتىسادنىڭ تەستىقلانغانلىقى ھەققىدە سۆز قىلدى ئۇ بۇنىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى ئۈچۈن بەك مۇھىم ئىكەنلىكىنى ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك ھەممە ئىشلارنىڭ ئىجابىي تەرەققىي قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ مۇنداق دېدى كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇننىڭ رەسمىي قانداق ئىجرا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە كانادا پارلامېنتىغا بىلدۈرگەن قارارىغا كەلسەك، ھۆكۈمەت كۆچمەنلەر پىلانى بويىچە ئۈچىنچى بىر دۆلەتتىن ئون مىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ كاناداغا كۆچۈرۈلۈشىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇننىڭ ئىجرا قىلىدىغانلىقىنى بىزگە بىلدۈردى. مەن كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن تەپسىلىي دوكلاتىنى تىۋىتتېرغا قويغان دوكلاتنىڭ تىۋىتتېردا ئۇلىنىشى بار سىز بۇنى شۇ يەردىن تاپالايسىز مەن پەقەت مۇشۇنچىلىك سۆزلەي تەپسىلىي ئۇچۇر ئۈچۈن شۇ دوكلاتقا قاراڭ بۇ دوكلاتنىڭ مۇھىم بولۇشىدىكى سەۋەب ئۇ كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ كۆچمەنلەر پىلانىنىڭ يىللىق يېڭىلىنىشى بۇ بىر يىللىق دوكلات بىز بۇ دوكلاتتىن ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك ھەممە ئىشلارنىڭ ئىجابىي تەرەققىي قىلىۋاتقانلىقى ۋە ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي ئاز-سانلىق مىللەتلەرنىڭ كاناداغا كۆچۈرۈلۈشىگە كېتىدىغان ئىقتىسادنىڭ تەستىقلانغانلىقىنى ئېيتالايمىز. بۇ كانادا ۋە ئىنسانىيەت ئۈچۈن بېسىلغان چوڭ قەدەم. ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بېسىلغان غايەت زور قەدەم.
ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنىڭ كاناداغا كېلىشى مۇناسىۋەتلىك قانۇننىڭ قوبۇل قىلىنىشىغا ۋە بۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىش جەريانىدىكى كونكرېت خىزمەتلەردە كانادا ھۆكۈمىتى بىلەن ھەمكارلىشىپ خىزمەت قىلىۋاتقان كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دېرىكتورى مەھمەت توختى ئەپەندى بۇ ھەقتە سۆز قىلدى ئۇ ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنى كاناداغا ئېلىپ كېلىش

كانادا ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن پارلامېنتقا بۇ ھازىرلانغان تەييارلىقلارنى پۈتتۈرۈپ، تەلەپ قىلىنغان تەييارلىقلارنى پۈتتۈرۈپ، مۇشۇ ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆت، يىگىرمە بەش، يىگىرمە ئالتە يىل ئىچىدە، ئۈچ يىل ئىچىدە كاناداغا ئەكىلىشنىڭ پىلانىنى ۋە بۇنى ئىجرا قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، پارلامېنتقا بۇ ھۆكۈمەتنىڭ پىلانىنى سۇنغان بولدى. ئەمدى بۇ ئىش ھۆكۈمەتلەردىن چىقىپ ئىجرا قىلىدىغان ئورگانلارغا چۈشۈرۈلگەن بولدى. مۇشۇ ئالدىمىزدىكى يىل بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ بۇ قارار ئەمدى ئىجرا بولۇشقا باشلايدۇ. ئۇ دېگەنلىك بۇ ئون مىڭ ئۇيغۇرنىڭ مۇشۇ كاناداغا كېلىدىغان ئىلتىماس جەدۋەللىرىگە كانادا كۆچمەنلەر مىنىستىرلىكى بۇنىڭغا قاراپ ئىشقا باشلايدۇ دېگەن. ئىككى ئاي ئىچىدە بىز ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى كەلمەكچى بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ تىزىملىكىنى كانادا ھۆكۈمىتىگە رەتلەپ، مۇشۇ كانادا تەلەپ قىلغان شارائىتلارغا ئۇيغۇن كېلىدىغان شۇ ئۇيغۇرلارنىڭ تىزىملىكىنى كۆچمەنلەر مىنىستىرلىكىگە يوللايمىز. كۆچمەنلەر مىنىستىرلىكى بۇلارغا قاراپ چىقىدۇ بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ. بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشىنى قىلىدۇ. كانادا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇن دەپ قارىغانلارغا بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشلىرى پۈتكەندىن كېيىن، بۇلارنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلغان يە ھەممە يەرلەر مۇقىم بولغاندىن كېيىن، بۇ كېلىدىغان ئۇيغۇرلارغا بىر بىرلەپ يېشىل كارت بېجىرىشكە باشلايدۇ. مەھمەت توختى ئەپەندى يەنە دەسلەپكى قەدەمدە بىر نەچچە مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ ئالدىمىزدىكى تۆتىنچى، بەشىنچى ئايلاردا كاناداغا كېلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇنىڭ دېيىشىچە، ئۇيغۇرلار كاناداغا كېلىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشى بولىدىكەن بۇ ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ جەمئىي ئۈچ يىل كېتىدىكەن كانادا ھۆكۈمىتى بۇلار ھەققىدە بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشى ئېلىپ بارىدۇ ئۇيغۇنمۇ ئۇيغۇن ئەمەسمۇ بۇ ھەققىدە مۇناسىۋەتلىك بۇلار ئۇيغۇرلار تۇغان دۆلەتلەر بىلەن ئۇچۇر ئالماشتۇرىدۇ جىنايى قىلمىشلىرى بارمۇ يوقمۇنى تەكشۈرەيدۇ. ھەممە نەرسە تامام بولغاندا بۇ ئىنسانلارغا يېشىل كارت بېجىرىدۇ. بۇ ئۇيغۇرلار ۋىزا بىلەن كەلمەيدۇ، يېشىل كارت بىلەن كېلىدۇ بىۋاسىتە. شۇنىڭ ئۈچۈن بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشى بولىدۇ. دەسلەپكى قەدەمدە كېلىدىغان ئۇيغۇرلار شۇنداق بولغاندا ئالدىمىزدىكى ئاي، يىلنىڭ شۇ بەشىنچى ئايىدىن باشلاپ، تۆت بەشىنچى ئايدىن باشلاپ كېلىشكە باشلىشى كېرەك.

قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان، پاكىستان، ئافغانىستانغا ئوخشايدىغان، ھەتتا مىسىر، سەئۇدى ئەرەبىستان، ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى دېگەندەك. شۇڭلاشقا ئۇ دەۋلەتلەرنى قايسى دەۋلەتتىن كېلىدۇ، قايسى دەۋلەتتىن كەممەيدۇ، بۇنى كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بۇ ئۇيغۇرلار ياشىغان دەۋلەتلەر بىلەن ئالاقە قىلىپ، شۇ دەۋلەتلەرنىڭ قايسى بىرسى بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ چىقىشىغا رۇخسەت قىلسا، شۇ دەۋلەتتىن چىقىدۇ. ئۇنى بىز بېكىتىدىغان ئىشلار ئەمەس. ئۇ دەۋلەتلەر چىقىشقا رۇخسەت بەرمىسە،

بۇ ئىنسان ھەقلىرى تەشكىلاتىنىڭ بېشىنى ئاغرىتماي، سەبرى قىلىپ ساقلىسۇن. ئىشلار شۇ پىلانلانغان بويىچە ھەممە ئىشلار تاماملاندى، ئىجرا قىلىش باسقۇچىغا كىردى. شۇ بۇنى ئالدىرىماي بىر بىرلەپ ئىشلەيمىز، شۇ ئىنسانلىرىمىز سەبرى قىلىپ ساقلىسۇن. سەمىر زۇبەيرى ئەپەندى رادىيومىز ۋاسىتىسى بىلەن زۇلۇمغا ئۇچرىغان ۋە خەتەر ئىچىدە باشقا دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان كاناداغا كۆچمەن بولۇپ كېلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە ئۇچۇر يوللاپ ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىك ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلىرىنىڭ تەرتىپلىك بولۇشى كېرەكلىكىنى ۋە مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلەرنى ئىمكانقەدەر تولۇق تەييارلىشى كېرەكلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى ئۇ مۇنداق دېدى ھۆكۈمەت ئاخىرىدا ناھايىتى ئېنىق قىلىپ بۇنىڭ كۆچمەنلەرگە مۇناسىۋەتلىك ھۆججەت ئىكەنلىكىنى بۇ كۆچمەنلەرنىڭ يىللىق ھۆججىتى ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى يەنى كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ كۆچمەنلەر ھەققىدە كەلگۈسى بىر قانچە يىلدا قانداق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىدىغان يىللىق ھۆججەت ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ مى ئاتمىش ئىككى ناملىق قانۇن لايىھەسىگە قارىتىلغان قارار. يەنى خەتەر ئاستىدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي ئاز سانلىق مىللەتلىرىنىڭ كاناداغا كۆچۈرۈلۈشىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇننىڭ ئىجرا قىلىدىغانلىقى ناھايىتى ئېنىق بايان قىلىنغان. زۇلۇمغا ئۇچرىغان ۋە خەتەر ئىچىدە باشقا دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان كاناداغا كۆچمەن بولۇپ كېلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان، ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە دەيدىغىنىم شۇكى، ئۇلارنىڭ كىملىكى ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلىرى يېنىدا تەرتىپلىك بولۇشى كېرەك. بۇ بەك مۇھىم، بۇنى چوقۇم قىلىش كېرەك. بۇ ھەر قانداق شەكىلدە كاناداغا كېلىدىغان كۆچمەنلەر ھازىرلاشقا تېگىشلىك ئەڭ مۇھىم شەرت. بىرى ۋىزا ئىلتىماس قىلسۇن، كۆچمەن بولۇپ كەلسۇن ياكى سىياسىي پاناھلىق تىلىسۇن، بۇ بەك مۇھىم. شۇڭا ئۇيغۇرلارنىڭ ھەممىسى مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلەرنى ئىمكانقەدەر تولۇق تەييارلىشى كېرەك.
ئاخىردا مەمەت توختى ئەپەندى ئىلتىماس تەييارلىغاندا ۋە جەدۋەل توشقازغاندا ئىسىم، تېلېفون نومۇرىنى، ئۆي ئادرېسى ۋە ئېلخەت ئادرېسىنىڭ تولۇق ۋە توغرا يېزىلىش كېرەكلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئەكسى تەقدىردە ئىلتىماسنىڭ رەت قىلىنىش ئېھتىمالىنىڭ يۇقىرىلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى.
شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى بىلەن شۋېتسارىيەدىكى ئاسىيا مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى شۋېتسارىيەنىڭ زۇرىخ شەھىرىدىكى ئاسىيا مەدەنىيەت مەركىزىدە دۆلەتلەرنى ئۆزىگە موھتاج قىلىۋاتقان خىتاي رېژىمى دېگەن تېمىدا سۆھبەت ئېلىپ بېرىلغان

شىۋېتسارىيەنىڭ زۇرىخ شەھىرىدىكى ئاسىيا مەدەنىيەت مەركىزىدە دۆلەتلەرنى ئۆزىگە موھتاج قىلىۋاتقان خىتاي رېجىمى دېگەن تېمىدا سۆھبەت ئېلىپ بېرىلدى بۇ سۆھبەتتە شىۋېتسارىيەدىكى يېڭى زۇرىخلىقلار گېزىتىنىڭ تەھرىرى كاترىنا بيۇھەنباخېر خانىم شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ سابىق رەئىسى ئەندىلى ئەپەندى شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئۇزۇن يىللىق قوللىغۇچىسى دانىيال ئاف شلېگېر ئەپەندى ۋە خىتاي قارا تاش كىتابىنىڭ ئاپتورى چارلىز ساراسىن ئەپەندىلەر ئۆزئارا مۇنازىرە ئېلىپ باردى. بۇ قېتىمقى مۇنازىرىنىڭ ئېچىلىش نۇتقىنى دانىيال ئاف شلېگېر ئەپەندى سۆزلىدى. ئۇ سۆزىنى مۇنۇ سۆزلەر بىلەن باشلىدى، كۆرۈۋاتقىنىمىزدەك خىتاي دۇنيا تەرتىپىنى ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن شەكىلدە ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنماقتا، يەنە بىر تەرەپتىن يېڭى يىپەك يولى قۇرۇلۇشى نامىدا ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي كېڭەيمىچىلىكىنى داۋام قىلماقتا تىبەت ۋە شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسانلار خىتاينىڭ بۇ كېڭەيمىچىلىكىنىڭ قۇربانى بولماقتا خىتاي شىنجاڭ دەپ ئاتاۋاتقان بۇ يەرنىڭ ئەسلى نامى شەرقىي تۈركىستاندۇر شەرقىي تۈركىستان تىبەتكە ئوخشاشلا خىتاي تەرىپىدىن مۇستەملىكە قىلىۋېلىنغان بىر زېمىن بۇ سۆھبەتتىكى ئەڭ قىزىق تېما چارلىز ساراسىن ئەپەندى بىلەن كاترىنا بيۇخېنباخېر خانىمنىڭ سوئال جاۋاب شەكلىدىكى مۇنازىرىسى بولدى چارلىز ساراسىن ئەپەندى كاترىنا خانىمدىن خىتايدا ئىشلەش جەريانىنى ۋە قايتىپ كېلىشنىڭ سەۋەبى توغرىلىق سورىغاندا كاترىنا خانىم مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى مەن تۆت يىلغا يېقىن خىتايدا ئاخباراتچىلىق كەسپىدە ئوقۇدۇم ۋە بۇ خىزمەت بىلەن شۇغۇللاندىم خىتاينىڭ دۆلەت تېلېۋىزىيەسى يەنى سى سى تى ۋىدا ئىشلەش جەريانىدا شۇنى چوڭقۇر ھېس قىلدىمكى مېنىڭدەك دېموكراتىك مۇھىتتا ئۆسۈپ يېتىلگەن بىرىنىڭ خىتايدەك ھەممە نەرسە نازارەت قىلىنىدىغان بىر دۆلەتتە ئوخشىمىغان كۆز قاراش بىلەن خىزمەت قىلىشى ئىنتايىن قىيىن ئىكەن مەن خوڭ كوڭ ھەققىدە بىر نەچچە خەۋەرلەرنى ئىشلەشكە قاتناشتىم ئۇلار خوڭ كوڭدىكى نامايىشلارغا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەۋقەسىدە تۇرۇپ خالىسا تېررورچى خالىسا ئەكسىيەتچى دېگەندەك قالپاقلارنى كىيدۈرىدۇ بۇ مېنىڭ كەسپىي ئەخلاقىي قارىشىمغا ئەلۋەتتە زىت مەن بۇ يەردە تاللاش توغرا كەلسە ئەلۋەتتە دېموكراتىيە ئۈچۈن كۈرەش قىلغانلارنىڭ تەرىپىدە تۇرۇشنى تاللايمەن كاترىنا خانىم يەنە خىتاينىڭ غەرب دۇنياسىغا سىڭىپ كىرىش يوللىرى ھەققىدىمۇ كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى خىتاي ئۆزىنىڭ كېڭەيمىچىلىك چۈشىنى رېئاللىققا ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن غەرب دۆلەتلىرىدە كۇڭزى ئىنستىتۇتى، مەكتەپلەر ۋە شەھەرلەر ئارا دوستلۇق مۇناسىۋىتى دېگەن ناملاردا مەبلەغ سالىدۇ، ئۆز ئادەملىرىنى شۇ جايلارغا چىقىرىدۇ، ئۆزىنىڭ ئىشپىيونلىرىنى ئوقۇغۇچى، خىزمەتچى ياكى ساياھەتچى شەكلىدە ئەۋەتىپ يەرلەشتۈرىدۇ. ئاخبارات، نەشرىيات، ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ۋە ياكى باشقا ھەر خىل ئورۇنلارنى ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي قىلتىقىغا چۈشۈرۈپ، بۇ ئارقىلىق غەربقە سىڭىپ كىرىشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. بۇلار بارغانلا يېرىدە. ئۇچۇر توپلاش، تېخنىكا ئوغرىلاش، نازارەت قىلىش قاتارلىق ھەممە رەزىل ئىشلارنى قىلىدۇ. كاترىنا خانىم، ئەندىلى ئەپەندىنىڭ، سىز خىتايدا تۆت يىل ياشاپسىز، بۇ جەرياندا بىرەر ئۇيغۇر بىلەن ئۇچراشتىڭىزمۇ؟ دېگەن سوئالىغا مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى، مەن بىۋاسىتە ئۇچرىشىپ باقمىدىم، ئەتراپىمدىكى. كىشىلەر ھەمىشە ئۇيغۇرلار ھەققىدە سۆز ئېچىلغاندا ئۇيغۇرلارنى كاۋاپچى مەينەت دېگەندەك ۋە باشقا يامان سۈپەتلەر بىلەن تەسۋىرلەيدۇ ئەلۋەتتە بۇنىڭ كەينىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتىمۇ بار ھۆكۈمەتنىڭ تەتۈر تەشۋىقاتى سەۋەبلىك ئىچكى ئۆلكىلەردىكى يەرلىك خىتاي ئاھالىلىرى ئۇيغۇرلاردىن قورقىدۇ چۈنكى خىتايدا ئۇيغۇرلارنى تېررورچى مەينەت دېگەن سۆزلەر بىلەن ھاقارەتلەپ ئۇلاردىن ئۇزاق تۇرۇش ھەققىدە خىتاي خەلقىگە تەشۋىقاتلار كۆپ بۇ پائالىيەتنى تەشكىللىگۈچى دانىيال ئاپشلاگېر ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى بۇ تىپىك مۇستەملىكىنىڭ ئىپادىسى خىتاي ئۆزلىرى مۇستەملىكە قىلىۋالغان تۇپراقلارنى ئەسلى ئىگىلىرى ھەققىدە مەيلى ئۇيغۇرلار ياكى تىبەتلەر ھەققىدە بولسۇن ئوخشاشلا تەتۈر تەشۋىقات قىلىدۇ ئۇلارنى خىتاي خەلقىغا سەت كۆرسىتىش ئوبرازىنى خۇنۈكلەشتۈرۈش ئۈچۈن تۈرلۈك ئاماللارنى ئىشقا سالىدۇ ئۇلارنى تېررورچى قالاق، مەينەت، كاۋاپچى دېگەندەك سۆز، ئىبارىلەر بىلەن چۆكۈرىدۇ. خىتاي خەلقىگە يامان كۆرسىتىدۇ. بۇ خىتاي شوۋىنىزمى شۇنداقلا مۇستەملىكىچىلىك كەلتۈرۈپ چىقارغان يامان ئاقىۋەتتۇر. بۇ پائالىيەتتىن كېيىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئەندىلى ئەپەندىمۇ بۈگۈنكى بۇ مۇنازىرە ھەققىدە ئۆزىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى.
شىۋېتسارىيەنىڭ داڭلىق گېزىتلىرىدىن يېڭى زيۇرىخلىكلەر گېزىتىنىڭ تەھرىرى. كاترىن بۈخېنباخېر خانىم بۇ تېمىدىمۇ ئۆزىمۇ خېلى ئىزدەنگەن ئوخشايدۇ. چۈنكى ئاڭلىغۇچىلارغا ناھايىتى ئوبيېكتىپ بىر شەكىلدە توغرا بىر مەۋقىدە تۇرۇپ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان، خەلقىگە ئېلىپ بېرىۋاتقان باسقىچى سىياسىتىنى ناھايىتى توغرا بىر شەكىلدە شەرھلەپ ئۆتتى. ئەلبەتتە بىز ئۇ يەردە بولغاچقا ئاساسىي تېما يەنە ئۇيغۇر مەسىلىسى بولدى. كاترىن خانىم ئەلبەتتە بۇ لاگېر مەسىلىسى، ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ھەرگىز قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى، بۇنىڭ توغرا ئەمەسلىكىنى شەرھلەپ ئۆتتى. بىزمۇ دۆلىتىمىزنىڭ ئىشغال قىلىنىش ئەھۋالى ۋە خەلقىمىز ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ دەرھال توختىتىلىشىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىمىزنى كۆپچىلىككە سۆزلىدۇق ۋە بۇ يەردە خىتاينىڭ دۆلىتىنىڭ خىتاي دۆلىتىنىڭ ناھايتى چوڭ بىر تەھدىت ئىكەنلىكى ھەمدە بۇ كاترىن خانىممۇ بۇنى ئالاھىدە شەرھلەپ ئۆتتى خىتاي دۆلىتىنىڭ بىر تەھدىت ئىكەنلىكىنى ئەمما ئۇنچىۋالامۇ قورقۇپ كېتىشنىڭ كېرىك يوقلۇقىنى ئورنى يوقلۇقىنى سەل قاراشقىمۇ بولمايدىغان بىر ۋەزىيەت ئىكەنلىكىنى ھازىرقى ئەھۋالدا ئاسىيا مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى دانا خانىممۇ نەق مەيداندا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى، بىز ئاسىيا مەدەنىيەت مەركىزى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئاساسلىقى زۈرىختە ئاسىيا دۆلەتلىرى، بولۇپمۇ خىتاي، تەيۋەن، تىبەت ۋە شەرقىي تۈركىستان تېمىسىدا پائالىيەت ئېلىپ بارىمىز. بىز داۋاملىق خىتاينىڭ پۇقرالارنى باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى تەنقىد قىلىپ تۇرىمىز. بىز بۈگۈن كاتېرىنا خانىمدىن. خىتايدىكى نازارەت سىستېمىسىنىڭ ئىچ يۈزىنى ھەر يىلى خىتايدا نۇرغۇن نامايىشلارنىڭ بولىدىغانلىقىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ نامايىشچىلارنىڭ ئاۋازىنى باستۇرۇپ، ئۇچۇر ئاخباراتنى كونترول قىلىپ، دۇنيا جامائەتچىلىكىگە ئاشكارىلىمايدىغانلىقىنى، خىتايدىكى ئىقتىسادىي چۆكۈش ۋە خەلق ئىچىدىكى ئىشسىزلىق نىسبىتىنىڭ ئۆرلەۋاتقانلىقىنى، شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستان ۋە تىبەت ھەققىدىكى تەشۋىقات ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىپ، دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ كۆزىنى بوياشقا ئۇرۇنغانلىقىدەك، كۆپلىگەن ئۇچۇرلارغا ئىگە بولدۇق. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى بىلەن شۋېتسارىيەدىكى ئاسىيا مەدەنىيەت مەركىزى تەشكىللىگەن بولۇپ، پائالىيەت ئاخىرىدا كاترىنا خانىم ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەسلا قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان بىر رېئاللىقتۇر دەپ كۆرسەتتى. ئۇ يەنە خىتاينىڭ دۇنياغا نىسبەتەن بىر تەھدىت ئىكەنلىكىنىمۇ تەكىتلەپ ئۆتتى.
ئوتتۇزىنچى ۋە ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنلىرى توكيودا ئېلىپ بېرىلغان خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى دۇنيا پارلامېنتلار كېڭىشى يىغىنىغا قاتناشقان تۈرك پارلامېنتىنىڭ ئەزالىرىدىن سەلچۇق ئۆزداغ بىلەن دوغان بېكىن ئالتىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىدا مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزگەن شۇنداقلا تۈركىيە پارلامېنتىنىمۇ ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى ئۆتكۈزۈشكە چاقىرغان. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تۈركىيەدىكى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلىرىدا بولسۇن.
خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى، كانادا ۋە بەزى ياۋروپا دۆلەتلىرى پارلامېنتى تەرىپىدىن بىردەك ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىلىشى، شۇنىڭدەك ياۋروپا پارلامېنتى بىلەن ياپونىيە پارلامېنتىدا خەلقئارا ئۇيغۇر مۈنبىرى دۇنيا پارلامېنتلار كېڭىشىنىڭ ئېچىلىشى خەلقئارادا كۈچلۈك تەسىر پەيدا قىلماقتا. ئوتتۇزىنچى، ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنلىرى توكيودا چاقىرىلغان يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان ئىككى نەپەر تۈرك پارلامېنت ئەزاسى ئالتىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىدا مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، تۈركىيە پارلامېنتى رەئىسىنىمۇ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا يىغىن ئۆتكۈزۈشكە چاقىردى. يېڭىدىن رېفاھ پارتىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى دوغان بېكىن ئەپەندى، كېلەچەك پارتىيىسىدىن بولغان پارلىمېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى بىرلىكتە ئۆتكۈزگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا دوغان بېكىن ئەپەندى تۈركىيە پارلىمېنتىدىن كۈتكەن تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.

neden bizim parlamentomuz yapmasın? Bunu da ayrıca Sayın Parlamento Başkanımızdan beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye parlamento reisinin şunu talep kılmen ki, yapınıya parlamentodaki dostluk grupsi sharqiy turkiston to'g'risida yig'in chaqirdi بۇنداق بىر يىغىننى نېمىشقا بىزنىڭ پارلامېنتىمىز ئاچمىسۇن؟ مەن بىزنىڭ پارلامېنت رەئىسىمىزدىن بۇنداق بىر يىغىننى تۈركىيە پارلامېنتىدىمۇ چاقىرىشىنى تەلەپ قىلىمەن. بۇ ھەقتە ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيە بىلەن ئەڭ چوڭ ئۆكتىچى پارتىيەنىڭ ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئىلتىماس قىلىمەن. Арқыдын Япониядегі halkara ұйғыр мүмбірі иғыныға іштірақ қылған келечек партиясыдың болған парламент әзасы Сәлчук Өздақ әпәнді сөз қылып мұндақ деді. Yeniden Refah Partisi milletvekilimiz Sayın Doğan Bekim Bey, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hayuce Taş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muhammed Naci Cilisi ile beraber Tokyo'ya davet edildik. Diğer partiler de davet edilmişlerdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin باشقا پارتىيەلەرنىڭ پارلامېنت ئەزالىرىمۇ تەكلىپ قىلىنغان ئىدى، ئۇلار بارمىدى. بىز ئۈچ پارتىيەدىن بولغان تۆت نەپەر پارلامېنت ئەزاسى توكيوغا باردۇق. مۇنبەردە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى باش تېما سۈپىتىدە مۇھاكىمە قىلىنىش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە خوڭكوڭدا دېموكراتىك سىستېمىنىڭ ۋەيران بولۇشى، تەيۋەن بوغۇزىدىكى ھەربىي جىددىيچىلىك، خىتاينىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ تىنچلىقى ۋە خەۋپسىزلىكىگە ئېلىپ كېلىۋاتقان تەھدىتى قاتارلىق تېمىلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى. بۇلاردىن سىرت ئۇيغۇر تۈركلىرى دۆلەت ئىچىدىلا ئەمەس، چەت ئەلدىمۇ خىتاينىڭ بېسىمىغا دۇچار بولۇۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ھەر جەھەتتىن ناھايىتى ياخشى، پايدىلىق بىر يىغىن بولدى. مەنمۇ تۈركىيە پارلامېنتى رەئىسىنىڭ مۇشۇنداق بىر يىغىنغا ساھىبخانلىق قىلىشىنى ئىلتىماس قىلىمەن، تۈركىيەدە ھۆكۈمەتنى قوللاپ كېلىۋاتقان يېڭىدىن رەفاھ پارتىيەسى بىلەن كېلەچەك پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ تۈركىيە پارلامېنتىدا بىرلىكتە بايانات بېرىشى نېمىنىڭ بېشارىتى؟ پېشقەدەم ئۇيغۇر پائالىيەتچى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى بۇنداق بىر ئەھۋالنىڭ بۇرۇن كۆرۈلۈپ باقمىغانلىقىنى، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى ئۈچۈن ياخشى بىر يۈزلىنىش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. بۇ ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىڭكى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدىكى بۇ ھەمكارلىشىشى ۋە ئورتاق پىكىرگە كەلگەنلىكى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ تۈركىيەنىڭ مىللىي بىر مەسىلىسى بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ بۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە بۇلارنىڭ ئورتاق بىر بايانات ئېلان قىلىپ خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىكى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا خاتىمە بەرسۇن تۈركىيەدە شەرقىي تۈركىستان بىلەن ئالاقىلىق مۇشۇ ياپونىيەدە بولغانغا ئوخشاش ئاۋروپادا بولغانغا ئوخشاش مۇشۇنداق خەلقئارالىق يىغىنلار لەنسۇن، بىزمۇ بۇنىڭغا قېتىلايلىق دېگىنى بۇ بىرىنچى قېتىم بىر ئوتتۇرىغا چىققان بىر ھادىسە، بۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى نۇقتىسىدىن ئالغاندا ناھايىتى مۇھىم بىر ئىلگىرىلەش دەپ چۈشىنىمەن. خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى دۇنيا پارلامېنتلەر كېڭىشى يىغىنىغا تۈركىيە پارلامېنتىدىكى ئاساسلىق چوڭ پارتىيەلەردىن بولغان ئون بەش نەپەر ئەتراپىدا پارلامېنت ئەزاسى تەكلىپ قىلىنغان بولۇپ، بۇلارنىڭ ئىچىدە تۈركىيە پارلىمېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ رەئىسى، پارلىمېنت ئەزاسى دەريا يانىق خانىممۇ بار ئىدى، لېكىن ئۇلار كېلەلمىگەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنىدىن بەشىنچى كۈنىگىچە تۈركىيەنىڭ ئانتالىيە شەھىرىدە ئۈچ كۈن داۋام قىلغان ئىككىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارا يۈرۈك تۈركمەن فېستىۋالىدا ئۇيغۇر مەدەنىيەت كۆرگەزمىسى ئېچىلغان. مەزكۇر كۆرگەزمىدە ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىيىم كېچەكلىرى، چالغۇ ئەسۋابلىرى، نان، ساڭزا، پولۇ قاتارلىق ئۇيغۇر تائام يېمەكلىرىمۇ تونۇشتۇرۇلغان. خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر. ئانتالىيە شەھەرلىك ھۆكۈمەت تەرىپىدىن بۇ يىل ئىككىنچى نۆۋەتلىككە ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا يۈرۈك تۈركمەن فېستىۋالىدا ئانتالىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارمۇ قاتنىشىپ ئۇيغۇر مەدەنىيەت كۆرگەزمىسى ئاچتى. ئانتالىيە ۋالىسى خۇلۇسى شاھىن ئانتالىيە شەھەرلىك ھۆكۈمەت باشلىقى مۇھىتدىن بۆجەك ۋە يىگىرمە بەش دۆلەت ھەم رايوندىن كەلگەن ئۇيغۇر تۈرك قازاق قىرغىز ئۆزبەك تۈركمەن قاتارلىق خەلقلەرنىڭ قاتنىشى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن فېستىۋالدا ئات بەيگىسى چەۋەندازلىق ئوقيا ئېتىش خەلق ناخشا مۇزىكىلىرى ئورۇنداش مىللىيچە ئۇسسۇل ئويناش دېگەندەك پائالىيەتلەردىن سىرت يەنە ھەر قايسى خەلقلەر مەدەنىيەت كۆرگەزمىسى ئېچىپ ئۆزلىرىنىڭ ئۆرپ ئادەتلىرىنى تونۇشتۇردى ئانتالىيىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر رەسسام غۇلامىدىن ئابدۇنىياز ئەپەندى بۇ كۆرگەزمىدە قاپاق ئۈستىگە ئۇيغۇر مەدەنىيەتلىرى ئەكس ئەتتۈرلۈپ سىزىلغان ماي بوياق رەسىملىرىنى كۆرگەزمىگە قويۇپ ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئىتىنى نامايان قىلدى. ياخشى ئېتىۋاتىدۇ بۇ يەردە ئەدەم دېگەن نۇرغۇن باشقا دۆلەتلەردىن كەلدى ئۆزبەكلەر. تاجىكلار، قازاقلار، ياۋروپا تۈركلەرنىڭ ياقتىنمۇ كەلدى، ئازەربايجانلار بار. ياخشى ئېتىۋاتىدۇ. بىزنىكى ئۇيغۇرلارنىڭكى كۆرگەزمە يامان ياخشى، ئەدەم دېگەن تىقىلىپ تىقىلىپ كېتىپ بارىدۇ. كۆرىمىز دەپ ئۇيغۇرلارنىڭ تاماقلىرىنى، نانلىرىنى، سۈرەتلىرىنى، سازان بىلەن ئالمىتىدىن كەلدى، ئۇلار ئۆزىنىڭ ھۈنىرىنى كۆكىتىۋاتىدۇ. شۇنداق ياخشى بولۇۋاتىدۇ. ئانتالىيەدە ئولتۇراقلاشقان ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن يېڭىدىن قۇرۇلغان ئانتالىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى يارمۇھەممەت توختىيۇپ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئانتالىيەدىكى ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيەت كۆرگەزمىسى ھەققىدە مەلۇمات بەردى ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە مەزكۇر فېستىۋالدا ئۇيغۇر مەدەنىيەت كۆرگەزمىسى ئېچىلغان بولۇپ كۆرگەزمىدە ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىيىم كېچەكلىرى

فېستىۋال ئاخىرىدا ئۇيغۇر جامائىتى ئانتاليا شەھەرلىك ھۆكۈمەت رەھبەرلىرى بىلەن بىر يەرگە جەم بولۇپ ئۇلارغا تەشەككۈرلىرىنى بىلدۈردى بۇ جەرياندا ئانتاليا شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن كاتىپى دۇرمۇش ئېلى ئارسلان ئەپەندى سۆز قىلىپ ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغانلىقىنى ھەر ۋاقىت ئۇلارنىڭ يېنىدا بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى ئۇ مۇنداق دېدى ئۇيغۇرلارنىڭ مەن ئۆلمىدىم، ئۆلمەيمەن دەيدىغان بىر مەشھۇر ناخشىسى بار. بىز بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلار بىلەن بىرلىكتە پۈتۈن دۇنياغا

خېلى كۆپ ساندا ئۇيغۇرلار ئانتاليادا ئولتۇراقلاشتى ۋە بۇ فېستىۋالغا قاتناشتى بۇ فېستىۋالدا ت ر ت قاتارلىق كۆپ ساندا تېلېۋىزىيە قاناللىرى ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇپ پروگرامما تارقاتتى بۇ ياخشى بولدى شۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئۇيغۇرلارغا تەشەككۈر ئېيتىمەن كېلەر يىلى ئۆتكۈزۈلىدىغان فېستىۋالغا تېخىمۇ ياخشى شەكىلدە تەييارلىق قىلىپ قاتنىشىشىڭلارنى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن سىلەرنىڭ قىيىنچىلىقىڭلار ۋە مەسىلىلىرىڭلار بىزنىڭ مەسىلىمىزدۇر. ئوچۇق سۆزلەشكە توغرا كەلسە، سىلەرنىڭ مەسىلىلىرىڭلار بىزلەر ئۈچۈن غەززە ۋە پەلەستىن مەسىلىسىدىن مۇھىم مەسىلىدۇر. بىز سىلەرنى قوللايمىز ۋە ھەر ۋاقىت يېنىڭلاردا بولىمىز. بەن ئاچىق سۆيلەمەك گەرەكىرسە، بىزىم ئىچىن سىزلەرىن مەسەلەسى بىر غەززە بىر پەلەستىن مەسەلەسىندەن چوك داھا مۈھىمدىر بىزىم ئىچىن. ئو يۈزدەن ھەپىنىزە تەشەككۈر ئېدىيورۇز. يانىنىزدايىز ئىنشائاللا يانىنىزدايىز. ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت كۆرگەزمىسىنى زىيارەت قىلغان تۈرك ئايال بەتۈل خانىم ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى توغرىسىدىكى كۆز قاراشلىرىنى ئىپادىلەپ مۇنداق دېدى بەن ئۇيغۇر تۈركلەرىيلە ئىلك دەفا بۇ قادار تانىشتىم تانىشتىم كۈلتۈرلەرىنى گۆردۈم چوك سەۋدىم چوك گەرچەكتەن سامىمى گۈزەل ئىنسانلار. مەن ئۇيغۇرلارنى تۇنجى قېتىم بۇ يەردە يېقىندىن كۆردۈم ئۇلار بىلەن سۆزلەشتىم تونۇشتۇم. ئۇلارنىڭ مەدەنىيەتلىرى بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزگە بەك ئوخشايدىكەن تاماقلىرى بەك تەملىك ناخشا مۇزىكىلىرى يېقىملىق مىللىيچە كىيىملىرى بەك گۈزەل تىلىمىزمۇ يېقىن ئاستا سۆزلەشسەك چۈشىنىشەلەيمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە خىتاي زۇلۇمىدىن قۇتۇلۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز ئۇلار ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز ئاللا ئۇلارغا دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن غەلبە ئاتا قىلسۇن ئانتاليا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى يارمۇھەممەت ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئانتاليادا ئوتتۇرا ئاسىيادىن كېلىپ ئولتۇراقلاشقان ئىككى يۈز ئەللىك ئەتراپىدا ئۇيغۇر ئائىلە بولۇپ ئۇلار ئۆتكەن يىلى بەشىنچى ئايدا ئانتاليا ئۇيغۇر جەمئىيىتى نامىدا بىر جەمئىيەتنى قۇرۇپ چىققان ئۇلار ھەر ئايدا بىر قېتىم مەشرەپ نامىدا يىغىلىش قىلىپ ئۆزئارا ئۇچرىشىپ تۇرىدىكەن. ئانتالىيە ئۇيغۇرلار تەشكىلاتى دەرنىيى قۇرۇلغىنىغا بىر يېرىم جىل بولۇپ قالدى. مارت ئايلىرى يىگىرمە ئىككىنچى جىلى بىز قۇرۇلدۇق ئىنشاللا. جىق پائالىيەتلەرنى ئۆتكەزدۇق. شەدىكى تۈرك قېرىندىشلىرىمىزغا ئوت يانغىلى بولغاندا شۇ جىللىرى بىز ياردەم قىلدۇق، بىزنىڭ خەلقىمىزدىن كۆپ كۆرگۈزمىلەرنى ئۆتكەزدۇق ئۆزىمىزنىڭ نامىمىزدىن. ئەمدى قۇرۇلغان مەقسىتى بىزنىڭ مىشەدىكى ئۇيغۇر قېرىندىشلىرىمىزغا ياردەم قىلىش، ھوقۇق تەرەپتىن، ئىش تەرەپتىن، يەرلىشىش تەرەپتىن يەڭگىلچىلىك قىلايلى بىزنىڭ خەلقىمىزغا دەپ شۇ ئۈچۈن قۇرغان بىز. ئورتا ئاسىيادىن كەلگەن شۇ بىزنىڭ قېرىندىشلىرىمىز بۇ يەردە بىر ئىككى يۈز ئىككى يۈز ئەللىك ئائىلە بار بۇ ئانتالىيەدە ئەمدى بىز تونۇيدىغان ئارىلىشىپ تۇرىدىغان جامائەتتە مەشرىپىمىز بار ئايرىم بۇ يەردە ئەمدى بىز مەشرەپ دەپ ھەممىمىز قاتنىشىمىز بۇ يەردىكى جىغىلىپ تۇرىمىز ئەمدى كىمنىڭ مۇمكىنچىلىكى بولسا كېلىپ بىر ئايدا بىر قېتىم جىغىلىمىز بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراملىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.